ມັນໄດ້ເປັນປີທີ່ວຸ້ນວາຍສຳລັບສາຍພົວພັນລະຫວ່າງວໍຊິງຕັນ ແລະ ພາກພື້ນສູນກາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີ ຊິລິຄອນ ວາເລ ແລະ ປີໜ້າກໍອາດຈະຮຸນແຮງກວ່ານີ້ ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ແລະ ນັກອອກກົດລະບຽບໃ ນນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດ ແມ່ນໄດ້ກວດສອບບັນດາບໍລິສັດເທັກໂນໂລຈີ ກ່ຽວກັບຫຼາຍບັນຫາ ນັບຈາກການແຂ່ງຂັນ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວທາງອອນລາຍ ການສ້າງລະຫັດລັບ ການລຳອຽງ ແລະ ເຂົາເຈົ້າກໍ ໄດ້ສັນຍາທີ່ຈະດຳເນີນການ ນັກຂ່າວວີໂອເອ Michelle Quinn ມີລາຍງານກ່ຽວກັບວ່າ ຄວາມອຶດອັດອາດນຳໄປສູ່ການອອກກົດລະບຽບໃໝ່ ທີ່ອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສື່ສານຂອງປະຊາຊົນໃນທາງອອນລາຍໄດ້ແນວໃດ ເຊິ່ ງ ພຸດທະສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ

ເຂົາເຈົ້າບໍ່ສົນວ່າມັນແມ່ນກົດໝາຍລັດຖະບານກາງ ຫຼື ລັດ ເຂົາເຈົ້າຢາກໄດ້ກົດໝາຍ It's time to break up these big companies so they don't have so much power over everyone else ສຽງຂອງທ່ານນາງ Elizabeth Warren ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງ ກ່າວວ່າ ມັນຮອດເວລາທີ່ຈະລະງັບບໍ ລິສັດໃຫຍ່ພວກນີ້ ສະນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ມີອຳນາດເໜືອຄົນອື່ນຫຼາຍ ຂ້າພະເຈົ້າມີແຜນທີ່ຈະປົກປ້ອງຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ ການແຂ່ງຂັນ Big Tech ເຊິ່ງແມ່ນຊື່ທີ່ມັນຖືກເອີ້ນໃນເວລານີ້ ແມ່ນກຳລັງຖືກວິພາກວິຈານໂດຍພັ ກເດໂມແຄຣັດ ແລະ ຣີພັບບລີກັນ ແລະ ໃນປີໃໝ່ນີ້ ຄວາມກົດດັນກໍເບິ່ງຄືວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນ It's fascinating when you think of the relationship between the nation's capital and the world's innovation capital ທ່ານ ຄາລ ກວາດີໂນ ຈາກກຸ່ມຜູ້ນຳ ຊິລິຄອນ ວາເລ ໄດ້ກ່າວວ່າ ມັນໜ້າສົນໃຈເມື່ອເຈົ້າຄິດກ່ ຽວກັບສາຍພົວພັນລະຫວ່າງນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດ ກັບເມືອງຫຼວງດ້ານນະວັດຕະກຳໃໝ່ຂອງໂລກ ໃນຂະນະທີ່ມັນບໍ່ໄດ້ຖືກນຳຂຶ້ນສານເພື່ອແຍກທາງກັນນັ້ນ ມັນກໍບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຄວາມຮັກທີ່ກຳລັງເບັ່ງ ບານຄືທີ່ມັນເຄີຍເປັນ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມກັບເລື່ອງຄວາມຮັກ ຕອນນີ້ມັນມີໄພຂົ່ມຂູ່ໃໝ່ກ່ຽວກັບການປັບໃໝສິ່ງຕ່າງໆ ຄືການລະເມີດຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ໃຊ້ ຫຼື ການແຂ່ງຂັນທີ່ກຳລັງຖືກຢັບຢັ້ງ ກົດໝາຍໃໝ່ ອາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ພິຈາລະນາຄົນອາເມລິກັນ ສາມາດຄວບຄຸມຂໍ້ມູນທາງອອນລາຍຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເຂົາເຈົ້າກໍຍັງສາມາດຄວບຄຸມຄວາມສາມາດຂອງບໍລິສັດຕ່າງໆ ໃນການຂາຍຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ ເຊິ່ງມີ ມູນຄ່າຫຼາຍພັນລ້ານໂດລາຕໍ່ຜູ້ໂຄສະນາ Americans not just Americans people internet users around the world are concerned about
ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳຈາກລັດຄາລິຟໍເນຍ ທ່ານນາງ ໂຊອີ ລັອຟເກຣນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ປະຊາຊົນອາເມລິກັນ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນປະຊາຊົນອາເມລິກັນເທົ່ານັ້ນ ຜູ້ໃຊ້ອິນເຕີເນັດທົ່ວໂລກ ແມ່ນມີຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັ ບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຂໍ້ມູນຂອງເຂົາເຈົ້າ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ພວກເຮົາຕ້ອງຕັ້ງກົດລະບຽບບາງຢ່າງຂຶ້ນມາສຳລັບມັນ ຄົນຕ່າງປະເທດ ຜູ້ໃຊ້ຜະລິດຕະພັນເທັກໂນໂລຈີຂອງອາເມລິກາ ອາດໄດ້ເຫັນ ການປ່ຽນແປງຕ່າງໆເຊັ່ນກັນ ຖ້າບັນດາສະມາຊິກສະພາພະຍາຍາມທຳການຂົ່ມຂູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ໄປ ເພື່ອແຍກທາງກັບບັນດາບໍລິສັດໃຫຍ່ໆຄືເຟສບຸກ ປ່ຽນແປງແອັບພລິເຄຊັນທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຂອງ ເຂົາເຈົ້າຄືອິນສະຕາແກຣມ ມາເປັນບໍລິສັດຄູ່ແຂ່ງຕ່າງຫາກ This is a global issue. These are global monopolies. I do think that people are looking to America to take a leadership role in reining in our own companies.
ທ່ານນາງ ແຊລລີ ຮັບບາດ ຈາກສະຖາບັນ Open Markets ກ່າວວ່າ ນີ້ແມ່ນບັນຫາທົ່ວໂລກ ນີ້ແມ່ນການຜູກຂາດທົ່ວໂລກ ເຂົາເຈົ້າຄິດວ່າຄົນກຳລັງເບິ່ງມາທາງອາເມລິກາ ເພື່ອເອົາບົດບາດເປັນຜູ້ນຳ ເພື່ອຄວບຄຸມບໍລິສັ ດຂອງພວກເຮົາ DC is waking up to the massive impact that tech has on society, culture, the economy.
ທ່ານ ແກເຣັດ ຈອນສັນ ຜູ້ບໍລິຫານໃຫຍ່ເຄືອຂ່າຍລິນຄອນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ແນ່ນອນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນດີຊີ ແມ່ນກຳລັງຕື່ນຕົວຕໍ່ຜົນກະທົບຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ບໍລິສັດເທັກໂນໂລຈີມີຕໍ່ສັງຄົມ ວັດທະນະທຳ ແລະ ເສດຖ ະກິດ ແລະ ຊີລິຄອນວາເລ ກໍກຳລັງຕື່ນຕົວກັບຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ທີ່ມັນບໍ່ໄດ້ກະທົບຕໍ່ປະຊາທິປະໄຕ ຕໍ່ເສດຖະກິດ ຕໍ່ວຽກເຮັດງານທຳເທົ່ານັ້ນ ມັນມີຄວາມຂັດແຍ້ງກັນທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນ ແລະ ມັນຫາກໍຖືກຮັບ ຮູ້ຫຼາຍຂຶ້ນໃນເວລານີ້ ໃນຂະນະດຽວກັນ ວໍຊິງຕັນກໍໄດ້ກວດສອບຊີລິຄອນວາເລ ມັນມີຄວາມເປັນຫ່ວງຍິ່ງຂຶ້ນກ່ຽວກັບການຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງຈີນ ໃນການສື່ສານທີ່ລ້ຳໜ້າໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ວ່າປະເທດລ ະບອບຜະເດັດການນັ້ນສາມາດໃຫ້ຮັບການເຊື່ອຖືກັບຜູ້ໃຊ້ຂໍ້ມູນຫຼືບໍ່
If Huawei or any Chinese company is able to build the telecom infrastructure.
ທ່ານ ແລຣີ ໄດມອນ ຈາກສະຖາບັນຮູເວີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຖ້າບໍລິສັດຫົວເຫວີຍ ຫຼື ບໍລິສັດຈີນບ່ອນໃດສາມາດທີ່ຈະສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງໂທລະຄົມຂອງອີກປະເທດໜຶ່ງ ອີກເມືອງໜຶ່ງ ຫຼື ບ່ອນອື່ນໆຢູ່ໃນໂລກ ເຈົ້າຕ້ອ ງເດົາວ່າການລວມເອົາເທັກໂນໂລຈີຂອງຫົວເຫວີຍນັ້ນ ຈະເປັນການສົ່ງຂໍ້ມູນກັບຄືນໄປສຸດຍອດຄອມພິວເຕີຂອງຈີນ ວໍຊິງຕັນຈະແຍກທາງກັບເຟສບຸກຫຼືບໍ່ ຫຼື ວາງກົດລະບຽບທີ່ເຄັ່ງຄັດຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ຫຼືບໍ່ ການແຂ່ ງຂັນໃນທົ່ວໂລກກັບຈີນຈະອອກມາເປັນແນວໃດ ຄຳຕອບແມ່ນເບິ່ງຄືວ່າຈະເປັນການປັບປ່ຽນການສື່ສານປະຈຳວັນ ສຳລັບປະຊາຊົນປະມານ 5,000 ລ້ານຄົນ ຜູ້ທີ່ຈະທຳການເຊື່ອມຕໍ່ທາງອິນເຕີເນັດໃນປີ 2020 ເຊິ່ ງແມ່ນຄົນສ່ວນຫຼາຍຂອງໂລກ ພຸດທະສອນ VOA